ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ແມ່ນຜູ້ຍິງທີ່ກຳລັງຈະເປັນແມ່ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼື ຄົນທີ່ເກີດມາຈາກອາຊີ ອາຟຣິກາ ອາຊີຕາເວັນອອກພ າກກາງ Middle East ການສຶກສາເບິ່ງໃໝ່ອັນໜຶ່ງຮູ້ເຫັນວ່າ ພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພຫຼາຍ ທີ່ຈະເປັນເບົາຫວານຈາກການຖືພາ ຄື gestation diabetes ແມ່ນຍ້ອນພັນທຸກຳ genetic ແລະ ການກິນອາຫານ ການກິນ diet ທີ່ສາມາດແຕະຕ້ອງສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ເມື່ອຄອດລູກອອກມາແລ້ວ ຍານາງ Kara Jennings ເປັນແມ່ຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເບົາຫວານຊະນິດ 2 ມາແລ້ວເກືອບ 4 ປີ

gestational diabetes ໃນໄລຍະມີຄັນໄດ້ 26 ສັບປະດາ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໂດຍສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຍິງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ເກີດລູກໃນປີ 2018 ຖືກກວດເຫັນວ່າເປັນເບົາຫວາ ນການຖືພາ gestational diabetes ອາການນີ້ເປັນອາການທີ່ຜູ້ຍິງມີນ້ຳຕານຫຼາຍໃນໄລຍະການຖືພາ ເມື່ອທີ່ອາການດັ່ງກ່າວຫາຍໄປເອງ ເມື່ອຄອດລູກອອກມາແລ້ວ ມັນສາມາດເປັນໃໝ່ອີກໃນຄາວຖືພາໃນພາຍຫຼັງ ຍານາງ Kara Jenning ເວົ້າວ່າ

ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ຖືກປິ່ນປົວ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ເຫັນວ່າ ຈາກຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາແຕ່ລະ 7 ຄົນ 1 ຄົນຖືກກວດເຫັນເປັນເບົາຫວານຈາກການຖືພາ ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ 10 ເປີເຊັນ ຜູ້ຍິງຄົນພື້ນເມືອງອົດສ ະຕຣາເລຍເປັນຜູ້ທີ່ຄົງເປັນເບົາຫວານດັ່ງກ່າວ

ຄົງເປັນເບົາຫວານຈາກການມີຄັນເຖິງສີ່ເທົ່າກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີບັນຫາຈາກການຖືພາແຮ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ອ້ວນທີ່ພີເກີນໄປ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ການມີລີລາຊີວິດອັນສົມ ບູນດີ ກ່ອນການຖືພາ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນເບົາຫວານຈາກການຖືພາ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ